द्वितीयाध्याये चतुर्दशश्लोकः वा अथवा त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश पाठनीयं चतुर्दश अपि समाप्तम् पञ्चदश पञ्चदशः श्लोकः हि യം ഹിന വ്യഥയന്ത്യേതേ യം ഹിന യം ഹിന വ്യഥയന്ത്യേതേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीर धीरम् സമദുഃഖ സുഖം ധീര ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പത്തെ സോമൃതത്വായ കൽപ്പത്തെ സോമൃതത്വായ കൽപ്പത്തെ സോമൃതത്വായ കൽപ്പത്തെ पदच्छेदं कुर्मः इदानीं पठितुं शक्यते किल पठतु यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते सोऽमृतत्वाय कल्पते इदानीं पदच्छेदं कुर्मः प्रथमं यम् अनन्तरं हि अनन्तरं न व्यथयन्त्येते कथं पदच्छेदं कुर्मः व्यथयन्ति एते व्यथयन्ति एते व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषमेव पुरुषर्षभ अनन्तरं समदुःखसुखम् एकपदमेव समदुःखसुखम् अनन्तरं धीरम् अन्यत् पदच्छेदं करोतु सो इति अस्ति सः अमृतत्वाय कल्पते सः അമൃതത്വമായ കൽപ്പതെ തനിമേകവാരം പദച്ഛേദം വരാമഹ യം ഹി ഏതേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖസുഖം ധീരം സഹ അമൃതത്വമായ കൽപ്പതെ ഇതാനും പ്രഥമപദമസ്തി യം യം ഇതി കിമസ്തി यत् शब्दः यत् शब्दस्य दकारान्तशब्दः सर्वनामशब्दः अनन्तरं पुल्लिङ्ग प्रथमः वा द्वितीय वा द्वितीय यं द्वितीय एकवचनं न अव्ययं हि अव्ययम् अव्ययम् इत्युक्ते जानाति किल न भेदः परिवर्तनं नास्ति तस्य भेदः नास्ति एते एतत् शब्दः सर्वनाम पुल्लिङ्गप्रथम बहुवचनं सः तौ ते एवम् एते एषः एते तस्य बहुवचनम् अनन्तरं पुरुषर्षभ किमस्ति दृष्ट्वा एव अवगन्तुं शक्यते किल दीर्घः नास्ति तत्र किं भवति हे पुरुषर्षभ इत्युक्ते सम्बोधनं धीरं द्वितीय एकवचनं अमृतत्वाय अमृतत्वाय चतुर्थी एकवचनं सम्यक् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग चतुर्थी एकवचनं हि अव्ययं व्य व्यथयन्ति क्रियापदमस्ति व्यथ् इति अस्ति धातु धातु धातु किं व्यथ् इति अस्ति पठति इत्यस्य पठ् इति भवति किल एवं व्यथयन्ति इत्यस्य व्यथ् परस्मैपदि कर्तरि लेट् प्रथमपुरुष बहुवचनं व्यथयति व्यथयन्ति व्यथयति व्यथयन्ति पुरुषम् अकारान्तपुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनं समदुःखसुखं द्वितीय एकवचनं सः प्रथम एकवचनं सः सः सः पुरुषः सः बालः कल्पते किमस्ति पश्यतु क्लृ इति अस्ति धातु तस्य धातु किञ्चित् कष्टकरम् अस्ति तत्र अनन्तरम् आत्मनेपदी अस्ति तद् आत्मनेपदी धातु अनन्तरं कर्तरि लेट् प्रथमपुरुष एकवचनं कथम् आत्मनेपदी इति अवगच्छति कल्पते ए इति अस्ति परस्मैपदि चेत् किं भवति इ इति भवति गच्छति पठति लिखति ए इति आगतं तस्मात् आत्मनेपदी अस्ति സാമാന്യ അർത്ഥം പശ്യാമः पुरुषर्षभ हे पुरुषर्षभ पुरुषर्षभ पुरुष श्रेष्ठ हे पुरुषश्रेष्ठ कः कम् आह्वयति अर्जुनं कः आह्वयति कृष्णः आह्वयति पश्यतु पुरुषर्षभ इदानीं गतश्लोके किम् आह्वानमासीत् तत्पूर्वश्लोके किम् आसीत् कथं स्टेप् बै स्टेप् आगच्छति इति पश्यतु सः तस्य आह्वानमेव इदानीं सम्यक् आह्वयति किल प्रथमं कथम् उक्तवान् क्लीप इति उक्तवान् किल ततः आरम्भं कृतवान् क्लैब्यम् आस्मगम पार्थ तत्र पार्थादि आसीत् नै तत्त्वयुपपद्यते ततः आरभ्य इदानीम् अत्र आगतम् इदानीं सः किञ्चित् किञ्चित् अवगच्छति तस्य स्थानम् अभवत् तदा पुरुषर्षभ हे पुरुषश्रेष्ठ इत्यर्थं पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम इत्युक्ते पुरुषाणां मध्ये उत्तमः पुरुषोत्तमः सेम् अर्थः पुरुषर्षभ किमस्ति एते एते इत्युक्ते गतश्लोके उक्तवन्तः एते तदेव वदामः किल एते बालकाः इत्युक्ते अत्र ये सन्ति सर्वे बालकाः समानमेव एते इत्युक्ते गतश्लोके सः किं किम् उक्तवान् सुखं दुःखं शीतम् उष्णं सर्वम् आगमापायिनः अस्ति गतश्लोकं स्मरति किल आगमापायिनः इत्युक्ते कमेन् गो गच्छति आगच्छति तद् आगमापायिनः सन्ति सुखं दुःखम् अनन्तरं शीतम् उष्णं तस्मात् एते सर्वे तस्य एकविशेषणमपि तत्र दत्तवान् मात्रास्पर्शाः किल मात्रास्पर्शाः सन्ति ते अहं तस्य अर्थमपि उक्तवान् किमर्थं मात्रास्पर्शाः इति वदन्ति भवतु यं समदुःखसुखं समदुःखसुखं ദുഃഖം സുഖം സമം ആ സമദുഃഖ സുഖം च मन्यतां समम् इति मन्यतां मन्यताम् इत्युक्ते एवं नो अथवा एवं चिन्तयतु अथवा एवम् अवगच्छतु एतत् सर्वं सुखमपि दुःखमपि समानम् इति अवगच्छतु मात्रास्पर्शाः सर्वे एककारणं गतश्लोके उक्तवान् आगमापायिनः तेन कारणेन भवान् तद् स्थिरम् इति न चिन्तयतु स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं प्रति गच्छति उक्त्वा उक्त्वा स्थिरं किं किम् अस्ति स्थिरम् इत्युक्ते चलनं नास्ति तस्य स्थिरमस्ति तस्य भूतं नास्ति भविष्यत् नास्ति किमस्ति तस्य केवलं वर्तमाने अस्ति तद् अस्ति चेत् अस्ति नास्ति चेत् तद् नास्ति किल अस्ति चेत् तद् नास्ति इति न भवति अग्रे आगच्छति तदेव उदाहरणम् आगच्छति अनन्तरं नास्ति चेत् अस्ति इत्यपि न भवति तदपि अग्रे आगच्छति इदानीम् अत्र भिन्नरीत्या वदति गतश्लोके कथम् उक्तवान् शरीरं स्थिरं नास्ति इति कथम् उक्तवान् गतश्लोके ശരീരസ്യ ഭിന്ന ഭിന്ന സ്റ്റേജ് സ്മരതി ആ ശൈശവം ആ കൗമാരം അഥവാ യൗവനം അഥവാ വാർദ്ധക്യം ത്രിഷു സന്ദർഭേഷു അസ്മാകമേവ ശരീരം ഭിന്നം ഭിന്നം ദൃശ്യത്തെ സത്യം ശൈശവകാലേ ശിശു ശരീരം ആസീത് കിഞ്ചിത് വിംശതി വർഷാനന്തരം പശ്യാമി युवकः जातः तदानीं किम् अभवत् यदा शिशुः आसीत् तदानीं टु के जि आसीत् अनन्तरं यदा युवकः टु के जि युवकः भवति वा न कति कति पौण्ड् भवति सिक्स्टि के जि उत्तमम् उत्तमगणना अस्ति सिक्स्टि के जि भवितुम् इच्छा किन्तु अधिकमेव भवति स्वाभाविकं भवतु ततोपि अधिकं भवति पार्थक्यं भवति ശരീരം ശുഷ്കം ശുഷ്കം भवति जर नर सर्वमागच्छति किल अत्र अमेरिकामध्ये नर नागच्छति तथापि शरीरे तु एतत् भवति किल शरीरस्य त्वक् किं भवति शङ्कराचार्यः उक्तवान् किल अङ्गं गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम् तदपि न मुञ्जत्याशापिण्डं कियत् सुन्दरम् उक्तवान् अङ्गं गलितम् अङ्गं शरीर अवयवानि अङ्गं गलितं फलितं गलितम् इत्युक्ते एवमेव त्वक् मध्ये एवमेव आगच्छति अनन्तरं फलितं मुण्डं फलितं फलितं मुण्डं फलितं मीन्स् ശുഭ്രമഭവത്ത് ശ്വേതവർണ സമ്പൂർണ്ണ ശ്വേതവർണ്ണ ഏതാ ലാറിയുമ്പോ കിനി ആ ശ്വേതവർണ്ണ വന്ന അന്യതാ ശ്വേതം ഭവതി വാർദ്ധക്യകാലെ അനന്തരം അനന്തരമാക്കും ഫലിതം കേശം സർവം അഭവത് അനന്തരം ദശനവിഹീനം ജാതം തുണ്ടം തുണ്ടം ഏതത് അസ്മാകം ദന്തസ്യ ഉപരി അസ്തി ആ തത്ര ദശനം कर्तुमेव उपकरणमस्ति किल किं दन्तः तत् नास्ति दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति वृद्धः याति यात्रां करोति गच्छति गृहीत्वा दण्डं दण्डं स्वीकृत्य चलति चलितुं न शक्नोति तदपि न मुञ्जत्याशा पिण्डं तदापि एकं न गच्छति किम् आशा तदेव शरीरस्य भिन्नभिन्न समये भिन्नभिन्नपरिवर्तनम् आगच्छति शैशवावस्थायाम् अस्ति यौवने तद् नास्ति यौवने अस्ति तद् वार्धक्ये नास्ति अहम् उक्तवान् गतसप्ताहे द्वादशवर्षाभ्यन्तरे सम्पूर्णकोशाः एकवारं परिवर्तनं भवति शरीरस्य किल आधुनिक सैन्स् रीत्या अपि द्वादशवर्षाभ्यन्तरे एकमपि पुरातनकोशं न भवति शरीरे तादृश एकचक्रम् अस्ति तत् तद् परिवर्तनं यदा भवति तथापि नूतनं शरीरमस्ति पूर्वतनशरीरं न नूतनं शरीरम् अनन्तरं तत् शरीरं वार्धक्ये नास्ति एवमेकवारं किं करोतु इति वदति भगवान् किमर्थं वदति एतत् सर्वं विचारं करोतु एवम् एकवारम् उपविश्य भवान् स्वयं विचारं करोतु तदा भवान् अवगच्छति किम् अवगच्छति you can know what? एतत् स्थिरं नास्ति स्थिरं नास्ति इति वदति इति कारणेन स्थिरं नास्ति इति न अवगच्छति तदेव केवलं श्रवणं सत्यं स्थिरं नास्ति इति कोऽपि उक्तवान् वयं सर्वे वदामः स्थिरं नास्ति कः कोऽपि वेदान्तपाठनसमये उक्तवान् हौ ऐ केन् फील् तदेव प्रश्नः कथम् अहम् अवगच्छामि मम शरीरेण मम मनसा मम बुद्ध्या अनन्तरं किल आत्मा अहम् एतत् कथं फील् करोमि तदेव प्रश्नः हा तदेव स्थिरं भवति तदेव स्थिरं भविष्यति तत् ज्ञानं तु स्थिरं पुनः न गच्छति तस्य नाम एव ज्ञानं ज्ञानस्य प्रथम एतत् इदानीम् अहं वदामि इति कारणेन वयं न अवगच्छामः भवन्तः न अवगच्छन्ति भवद्भिः किं करणीयम् उपविश्य विचारः करणीयः विचारं कर्तुं बहुविधमार्गं प्रदर्शयति कः भगवान् तदेव भगवद्गीतायामस्ति गतश्लोके उक्तवान् शरीरं स्थिरमस्ति इति भवान् यदा अनुभवति फस्ट् स्टेप् समाप्तं शरीरं स्थिरं नास्ति इति यदा अवगच्छति तदा एव कथमहम् अवगतवान् मम एव बाल्यकालस्य चित्रं स्वीकृत्य अहं पश्यामि अहमासम् इदानीम् एतत् अहं नास्मि अनन्तरम् एकः मार्गः पुनः चिन्तयामि बाल्यकालस्य अनन्तरं द्वितीय स्टेप् मनः बाल्यकाले मम मनः आसीत् तदेव यौवने अस्ति वा बाल्यकाले कोऽपि एकः पाञ्चालिकां पाञ्चालिका पाञ्चालिकां ददाति चेत् अहं क्रीडामि बहु आनन्दः किल कोऽपि अतिथिगृहे आगच्छति कियान् आनन्दः शिरीषमहोदयेन सह एकगृहं गतवान् न्यूजर्सि मध्ये तदानीं महोदय एक चोटा भीम् अस्ति किल तस्य एक एतत् उपरि गच्छति स्वयं तादृशं तद् दत्तवान् मम आगमनपर्यन्तं सामान्य एकघण्टाम् अहं तत्र आसम् कीदृश आनन्दः तस् छात्राणां तद् पश्यति यद् फोर् वयः कृते नास्ति अष्टवयः कृते क्रीडितुमेव इति ज्येष्ठ अनुजं पाठयति कियान् आनन्दः अहमपि दृष्टवान् मम बहु किमपि नासीत् तत्र अहं तद् विषये चिन्तयन् आसम् ओ एतद् गत्वा तस्य नेत्रे कुत्रापि भवति चेत् किं भवति इति अस्माकं चिन्तनं भिन्नं यौवनकालं यदा आगच्छति यौवनकाले अन्य कार्याणि अस्माकम् अन्तरङ्गे सन्तोषः ददाति अथवा भेदः मनः शैशवे यदस्ति तदेव यौवने न यौवने यदस्ति तदेव वार्धक्ये न इदानीं शिरीषजी पृष्टवान् किमर्थं संस्कृतं पठति वयं सर्वे किमुत्तरम् उक्तवन्तः अस्माकं लैफ् विषये अस्माकम् इदानीं चिन्तनमस्ति तत् किञ्चित् वय अनन्तरमेव भवति कोऽपि अष्टादश अष्टादशवयस्कः तम् आहूय वदतु भवान् लैफ् <laughs> विषये एकः तु भवेत् किन्तु अधिकजनाः न चिन्तयन्ति तादृशं भिन्नम् अस्ति एकैक मनसः ततोपि अग्रे अस्ति बुद्धिविषये बाल्यकाले कथं भवति बाल्यकाले बुद्धिः कथं कार्यं करोति चिन्तयतु उपविश्य भवन्तः स्वयं कदाचित् शार्प् भवति किल बहु शीघ्रं सर्वं अब्सर्व् भवति किन्तु विषकलनं कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति यौवने भवान् विषकलनं कर्तुं शक्नोति पूर्वसम्प्रदाय पाठनसम्प्रदायः एव आसीत् गुरुकुलं गच्छति सप्तवयसि यदा सप्तवयसि गुरुकुल गुरुकुलम् उप उपनयनानन्तरं गुरुकुलं प्रविशति अनन्तरं किं करोति सप्तवयसि गुरुकुलं प्रेषयति तदनन्तरं सम्पूर्णं कण्ठपाठं पाठयति वेदम् उपनिषत् किल इदानीं गुरुकुलेषु इदानीमपि एवमेव अनन्तरं किं करोति विचारं करोति यौवनकाले सर्वं तस्य कुत्र अस्ति मस्तके अस्ति अस्माकं पृच्छति चेत् पुस्तके तस्य तु तत् सर्वं मस्तके भवति तस्मात् कदापि सः विचारयितुं शक्नोति तस्मिन् विषये बस् यात्रायां कार् यात्रायां यत्रापि वयं शयनं कुर्मः तदा सदा सर्वदा वयं तस्मिन् विषये विचारयितुं शक्नुमः अनन्तरमेव तस्य किञ्चित् किञ्चित् अनुभूतिः भवति प्राक्टीस् करोति तस्य सः साधनायाः एकः कालः अस्ति तादृश प्रथमं मन्त्रजपं करोति सः तदनन्तरं तस्य दशप्रतिशतं होमं करोति तस्य दशप्रतिशतं तर्पणं करोति एक सिस्टमेटिकल् अस्ति एतत् सर्वं वयं चिन्तयामः एतत् सर्वं किमर्थम् इति उत्तम व्यवस्था आसीत् पूर्वम् एतस्य अवगमनाय इदानीं वयं किं चिन्तयामः सर्वं जानामि वार्धक्यकाले एव कण्ठपाठं पठितुम् आरम्भं कुर्मः किमपि मस्तके तिष्ठति वा एकः श्लोकः अपि न तिष्ठति वयम् अधिकाः वयं रुद्रं कदा पठामः किल रुद्रं सर्वं मनसि भवितव्यं चेत् रुद्रं चमकं सर्वम् इदानीं वयं पश्यामः किल बहु जनाः बहु कष्टेन तत् पठन्ति तत् बाल्यकाले पठनीयं तत् बाल्यकाले पाठनीयम् अस्माभिः तत् वा चिन्तनीयम् इदानीं पश्यतु तादृशमेव एकः क्रमः वदन्नस्ति अत्र सः किम् उक्तवान् हे पुरुषर्षभ इति आह्वानं कृत्वा सः उक्तवान् किम् उक्तवान् पुरुषर्षभस्य समीपं किं वदति यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते सः सो इत्युक्ते सः कः सुखं दुःखं शीतम् उष्णं सुखं दुःखं पुनः किमर्थं शीतम् उष्णम् अत्र न वदति गतश्लोके यदुक्तवन्तः एते इति अत्र उपयोगं कृतवान् एते सर्वे समम् इति कः पश्यति सः अमृतत्वं प्राप्नोति उत्तम एकः सिद्धान्तः अस्ति एतदर्थं किं करणीयं शीतं दुःखम् अस्माकं कृते समानं वा न्यूयार्क् मध्ये स्थित्वा न वदति बिन्दुरपि आगच्छति इदानीं कथं शीतं दुःखं समानं नास्ति സമാനം ഇതി കഹ അർത്ഥ സമാനം ന അശീതം ദുഃഖം മയ തത് സമാന മനസ്ഥിതി അസ്തി കിൽ അസ്മാകം തേന തത് സോഢും ശക്യതേവ ഇതി പ്രശ്ന തസ്യ നാമ അസ്തി തിതിക്ഷ കിം വദതി തിതിക്ഷ തിതിക്ഷ അസ്തി വ ബോദ കേചന ജനാഹ സന്തി കിഞ്ചിത് ശൈത്യം ഭവതി ചേത് കിം കരോതി ഓ ആ ശൈത്യം वक्तुमेव न शक्यते अनन्तरदिने उष्णं भवति चेदपि तदेव किल वयं वयं सर्वे अनुभवस्ताः किल भारते फोर्टि फैव् मध्ये जीवनं कृतवन्तः फोर्टि फैव् डिग्रि सेल्शियस् मध्ये अथवा फिफ्टि पर्यन्तं गच्छति राजस्थाने सर्वम् अथवा नागपुरे कुत्रचित् सर्वं फिफ्टि पर्यन्तं गच्छति भारते भिन्नभिन्नप्रदेशेषु अतिसम्यक् उष्णं भवति वयमेव अत्र आगत्य पञ्चवर्षानन्तरं किं वदामः वयम् अस्माकं पश्यतु अस्माकं बहु भाग्यमस्ति बहूनि कार्याणि वयम् अवगच्छामः तितिक्षा नष्टा अस्माकं सोढुं शक्तिः नास्ति सोढुं शक्तिः कस्य आसीत् ममेव मनसः किल मनसः एकः विकारः शरीरस्य न तदेव शरीरे प्रदर्शयति अग्रे शरीरं तत् प्रदर्शयति केचन जनानां मानसिकरोगः भवति चेत् मानसिकरोगः इत्युक्ते केवलम् उन्मादः एव इति अर्थः नास्ति मानसिकरोगः वयमेव डिप्रेशन् भवामः इति चिन्तयतु डिप्रेशन् मध्ये अस्मि शरीरे तस्य एतत् दृश्यते किल किञ्चित् अनन्तरं शरीरे तस्य भेदः दृश्यते अथवा शरीरस्य मनसः सम्बन्धः अस्ति कथं सम्बन्धः अस्ति तदनुसृतमेव मनसः बुद्धेः अस्ति ततः कनेक्षन् अस्ति तत्र गमनस्य तदर्थमेव सः वदति इन्द्रियाणां नियन्त्रणं कर्तुं भवान् प्रयत्नं करोतु किम् इन्द्रियस्य नियन्त्रणं करोति इदानीम् अहं तितिक्षाद्वारा एतद् एतद् विषये तितिक्षा शैशीतोष्णविषये एकैकं सप्रेट् वदति सः शीतोष्णं मध्ये कस्य इन्द्रियस्य करोति स्किन् किल त्वक् त्वक् स्पर्शेन्द्रियः स्पर्शेन्द्रियद्वारा अहं मनसः कण्ट्रोल् करोमि नेत्रेन्द्रियद्वारा अपि भवतः मनसः कण्ट्रोल् कर्तुं भवान् शक्नोति श्रोत्रेन्द्रियद्वारा अपि भवान् कर्तुं शक्नोति इन्द्रियाणां द्वारा एव वयं प्रयत्नं कर्तुं शक्नुमः किन्तु त्वक् इन्द्रियः बहु प्राब्लमाटिक् अस्ति कारणं किं सर्वेन्द्रियमभ्यमेव तदापि त्वक् अधिकमस्ति कारणं शरीरे सर्वत्र त्वक् अस्ति किल मनुष्यः अत्यधिकं पतति तद् अस्माकं कष्टं किं काम क्रोध लोभ मोह मद तदस्ति किल मदमत्सर यदि सन्ति तत्र गमने अधिकम अधिकाधिकं कष्टमस्ति कामनियन्त्रणं क्रोधनियन्त्रणमपि कष्टमेव न इति अहं न वदामि अपेक्षया कामनियन्त्रणम् अत्यन्तं कष्टम् तस्मादेव काम इति प्रथमस्थानं दत्तवान् दोषाणां मध्ये तत्र क्रमे अपि बहु एतदस्ति तत् कार्यं सर्वेन्द्रियमपि कारयति किल नेत्रेणापि कामः भवति श्रोत्रेणापि भवति किन्तु स्वल्पं तत्सर्वं किन्तु त्वक्किन्द्रियं तत् बहु वर्धयति स्पर्शः भवति अनन्तरं नियन्त्रणं नियन्त्रणं सरलं नास्ति तदेव तत्र वदति अन्य इन्द्रियाणि तत्र गच्छति भवान् कदाचित् नियन्त्रणं कर्तुं शक्नोति त्वक्किन्द्रियस्य स्पर्शानन्तरम् अतिवेगं तद् वेगः इति स्वीकरोति वेगः भवति वेगः इति तस्य नाम वेगः इत्युक्ते स्पीड् न स्पीड् अपि भवति इदानीं पश्यतु मूत्रणं कर्तुम् इच्छा अस्ति शौचालयं गन्तुम् इच्छा अस्ति तदेव वेगः शरीरे मूत्रणं कर्तुं वेगः भवति अनन्तरं तत् कण्ट्रोल् करोति चेत् शरीरस्य दोषः अवगच्छति शौचालय गन्तुम् इच्छा भवति तत् कण् अनन्तरं कण्ट्रोल् न करणीयं किन्तु शौचालये असमये न गन्तव्यं चेत् किं करणीयम् प्रश्नः जातः <laughs> किं करणीयम् अभ्यासः करणीयः बहु उत्तम उत्तरम् अभ्यासः करणीयः प्रातःकाले उत्थाय अहं शौचालयं गच्छामि इति एकः प्रतिदिनम् अभ्यासं करोति तद् भविष्यति किन्तु केचन बहूनां शीलः अस्ति एकचषकं चायं पिबामि चेदेव गच्छति किल बट् कोऽपि तद् मिलति चेदेव गच्छति इति अस्ति कथम् एतदागतं स्वभावः शीलः तस्मात् शीलः अभ्यासेन एव अस्माकं नियन्त्रणं करणीयं समयः अपि अभ्यासे भवति न इति न चिन्तयतु बहवः वयं निद्रां कुर्मः किमर्थं प्रतिदिनम् अस्माकम् एकादशवादने निद्रा आगच्छति अथवा दशवादने निद्रा आगच्छति कथं तद् यदा भारते आसम् एतत् प्रातःकालः खलु कथं भेदः आगच्छति अस्माकम् अस्मिन् समये निद्रा एव कथम् आगच्छति स्वभावः स्वभावेन अस्माभिः परिवर्तनं करणीयं यदा वेगः भवति अनन्तरं परिवर्तनं कर्तुं न गच्छतु उदाहरणं मूत्रस्य विषये शौचस्य विषये उक्तवान् अन्यत् भवन्तः स्वयं चिन्तयतु अन्य वे वे वेगाः न भवेयुः बहवः वेस्टर्न् फिलोसफि मध्ये वेगसमये नियन्त्रणं करोतु इति बहु पाठयति अहं तद् विवरणं कर्तुं न इच्छामि तद् बहु असमीचीनमस्ति शारीरिकदृष्ट्या इति शरीरस्य एव नष्टं करोति न जानन्ति किल धातवः सन्ति किल शरीरे जलमस्ति कियत् जलम् आवश्यकम् एकबिन्दुरक्तं भवितव्यं चेत् सत्यं किल बहु जलं तस्य बहु प्रोसेस् अनन्तरमेव खलु एकबिन्दुरक्तं भवति अथवा मज्जा अथवा मांसः भिन्नभिन्न एतत् स्वरूपं स्वीकरोति कियत् रक्तम् आवश्यकम् एकबिन्दुशुक्लं भवितव्यं चेत् तदेव शक्ति इति वदति एतत् सर्वं भारतीयचिन्तने आयुर्वेदचिन्तने अपि एवमेव वदति बहु प्रध प्रयत्नेन एव अस्माभिः तस्य शरीरे तादृश ओजः अथवा ऊर्जं वयं सम्पादनं कुर्मः किन्तु त्वक् इन्द्रियकारणेन किं भविष्यति तद् बहु शीघ्रं गच्छति बहु शीघ्रं नष्टं भवति वयं सर्वे अनुभवस्था तदनन्तरं किं भवति बहु श्रान्तिः भवति सर्वे जानन्ति अनुभवस्य अङ्गीकारः नास्ति लोकः बहु विचित्रमस्ति सर्वे प्रतिदिनं अथवा स्वस्य जीवने अनुभवन्ति ते अस्माकं श्रान्तिः भवति तेन कारणेन तदापि वदति ब्रह्मचर्यं सम्यक् नास्ति किल न जानामि कथम् अनन्तरं पठन्ति बहु विषयेषु बहु एतत् कुर्वन्ति का लाभाय तस्य तत्र कियत् सम्यक् वदति इति पश्यतु हे पुरुषर्षभा भवता किं करणीयमस्ति तितिक्षायाः प्राक्टीस् करोतु भवान् तितिक्षां परिशीलयतु कारणम् उष्णम् आगच्छति शीतम् आगच्छति तावदेव वक्तव्यम् इति कारणेन तादृशं वदति त्वक्किन्द्रियस्य नियन्त्रणं कर्तुं पठतु शीतम् उष्णं समानं भवति चेत् अन्य बहूनि कार्याणि अस्माकं कृते अस्माकं शरीरे कोऽपि वेगः न उत्पादयति अवगतम् शरीरस्य अग्रे गत्वा शरीरस्य एतादृशनियन्त्रणं भवति चेत् अनन्तरं नेक्स्ट् कस्य मनसः सर्व एकैकश्लोके अपि अस्ति स मनसः किम् उक्तवान् तत्र शीतौष्णं शरीरस्य तदपि मनसः सम्बन्धः अस्ति किन्तु शरीरद्वारा तत्र गच्छति मनसः डैरेक्ट् कुत्र सुखदुःख कियत् क्लियर् वदति इति पश्यतु सुखं दुःखं भवान् समानरीत्या स्वीकर्तुं किं करोतु प्राक्टीस् करोतु कथं सुखं दुःखं समानरीत्या स्वीकर्तुं प्रयत्नं कुर्मः प्रथमं किं करणीयं तदर्थं സുഖം ദുഃഖം സർവേഷാം ജീവനെ ആഗമിഷ്യതി ഇതി നിശ്ചയ കരണീയ ആഗച്ഛതി ഏവ പ്രകൃതിനിയമः किम् एतस्य निसर्गस्य एकः नियमः अस्ति एकं सुखमस्ति चेत् एकं दुःखमस्ति एकम् उपरि गच्छति चेत् तद् अधः अपि आगच्छति अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति उपरि गन्तव्यं चेत् अनन्तरम् अधः आगन्तव्यमेव तद् वयं भिन्नभिन्नरीत्या वयं चिन्तयामः सा सुखी अस्ति अथवा सः बहु सुखेन जीवनं करोति इति अहं चिन्तयामि किन्तु अहम् अवगच्छामि वा दृष्ट्वा अवगन्तुं न शक्नुमः सः महान् धनिकः स्यात् तेन कारणेन सः सुखी वा सः बहु सुन्दरः स्यात् तेन कारणेन सुखी वा सः बहु विज्ञानी स्यात् तेन कारणेन सुखी वा अहं चिन्तयामि एतादृशजनाः एव स्वयं जीवनं शीघ्रं समापयति किल भवन्तः पश्यन्तु सामान्यकृषकः अथवा सामान्यकूलीकार्यं करोति तादृशजनाः आत्महत्यां न कुर्वन्ति के आत्महत्यां कृतवन्तः स्यूसैड् अधिकधनिकाः धनिकं धनमोहेन अथवा अन्यमोहेन किमपि पश्यतु कियत् सम्यक् वदति सः एतद् मनसि अस्माभिः चिन्तनीयं सुखं दुःखं किम् इति प्रथमं चिन्तनीयं तथा यदा यदा मम सुखम् आगच्छति मया किं करणीयं तितिक्षा प्राक्टीस् कथं करोमि अधिकसन्तोषः न अनु न प्रकटनीय हा हा हा इति हासं कृत्वा सर्वमपि त्यक्त्वा अहं सर्वं जानामि केचन जनाः सन्ति किल तदानीमपि सरलजीवनं करोतु सुखे अपि दुःखे अपि किं करणीयं दुःखम् आगच्छति अत्यो मम सर्वं गतम् इति उक्त्वा रोदनं कृत्वा उपवेष्टव्यं नास्ति तदानीं मनसि किं चिन्तनीयं यदा यदा अस्माकं कष्टसमयः भवति तदानीम् अस्माकम् उत्तमसमयविषये चिन्तनं करोतु प्राक्टीस् एव एतत् ओ अनन्तरम् इदानीं सैकटिस्ट् जनाः वदन्ति अत्यन्तम् अधिकचिकित्सा कथं सैकालजि सैकाटिस्ट् मध्ये मानसिकचिकित्सा कथं करोति भवतः इदानीं डिप्रेशन् अस्ति दुःखमस्ति चेत् ते वदन्ति भवान् चिन्तयतु एतद् गच्छति एव सदा सर्वदा एतद् तिष्ठति इति नास्ति एतत् गच्छति इति विश्वासं करोतु तद् गच्छति तदेव यात्रापि वर्तते किल यदा दुःखं भवति भवान् चिन्तयतु सर्वदा दुःखमेव भवति इति एकः लोकः नास्ति तादृशमेकं एकं कुत्रापि वयम् अद्यपर्यन्तं न दृष्टवन्तः एकः सुखकालः आगच्छति इति मनसः नियन्त्रणं सुखं भवति चेत् अत्यन्त अहङ्कारः न करणीयः तदर्थं किं करणीयं प्राक्टीस् कथं करोमि मम सुखे वक्तुं बहु सरलमेव कथं तितिक्षा प्राक्टीस् करोमि ददातु तदानीं दानं करोतु अहं बहु सुखे अस्मि हस्ते धनमस्ति अथवा अन्यत् किमपि ज्ञानमस्ति यस्मिन् कस्मिन् कस्मिन्नपि विषये तद् दानं करोतु भवान् तदानीं भवतः किं भवति तदा भवान् अन्येषामपि सन्तोषं पश्यति अन्ये अपि यदा प्राप्नुवन्ति ते अपि सन्तोषम् अनुभवन्ति तदा अस्माकं बहु अट्टहासः न भवति कथं प्राक्टीस् करणीयम् इत्येव अस्माभिः इतः पठनीयं तत् तितिक्षा इति एकः गुणः तदेव इतः पठनीयं सः वदति सुखदुःखस्य अपि शीत उष्णस्य अपि किमर्थं शरीरस्य अनन्तरं मनसः अग्रे बुद्धिः प्रति गच्छति तद् एतावदपि न अवगच्छति किल कारणं किं शरीरं तु वयं जानीमः पश्यामः मनः तु चिन्तयामः अस्ति इति बुद्धिः कथमागच्छामः बुद्धिः कुत्र बुद्धिमनः कः भेदः महाप्रश्नः एव एतत् सर्वं किल मनः भेदः अस्ति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः किन्तु अवगमनम् इतोपि कष्टं तत् अस्मिन् श्लोके कार्यद्वयं वदति एकं किं शरीरस्य द्वितीयं शरीरस्य शरीरं स्थिरं नास्ति इति शरीरमपि स्थिरं नास्ति मनः अपि स्थिरं नास्ति इति गतश्लोके उक्तम् अस्मिन् श्लोके किं वदति एतद् द्वयमपि समानम् इति भवान् अवगच्छतु यदा सुखमागच्छति तदपि गच्छति इति चिन्तयतु अथवा दुःखम् आगच्छति तदपि गच्छति द्वयमपि न तिष्ठति स्थिरं नास्ति किन्तु एकः प्रश्नः अस्ति इदानीं पश्यतु स्थिरं नास्ति इति अहम् अङ्गीकृतवान् अङ्गी अहम् अङ्गीकृतवान् इत्युक्ते अहं केवलं वाक्ये वदन्नस्मि स्वयमेव अवगन्तव्यम् अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति वयम् एकस्मिन् समये स्वयम् उपविश्य ध्यानं कुर्वन्तः एतदेव चिन्तनम् अन्यत् किमपि न एकाग्रताय कान्सन्ट्रेशन् मध्ये अगाधचिन्तनम् अभवत् अस्माकम् अनुभवः अभवत् इति चिन्तयतु सत्यमेव किल एतत् सुखम् अपि गच्छति दुःखमपि गच्छति एतद्वयमपि स्थिरं नास्ति एकम् अवशिष्यते एवञ्च स्थिरं किं कारणं किं बुद्धिः स्थिरं किम् इति एकः प्रश्नः अस्ति किल बुद्धिः इति आङ्ग्लचिन्तनम् आगच्छति किन्तु चिन्तनं तु भवति स्थिरं किम् इति शरीरं स्थिरं नास्ति इति यदा अनुभवः भवति केवलं श्रवणं न मननं करोतु निदिध्यासनं करोतु अनन्तरं यदा अनुभवः भवति ज्ञानस्य तृतीयस्तरं यदा वयं प्राप्नुमः तदा मनसि भवति शरीरं स्थिरं नास्ति चेत् मनः स्थिरमिति एक बुद्धिः आगच्छति इदानीम् एतादृशम् उपायं सः उक्तवान् मनः अपि स्थिरं नास्ति इति अवगमनाय तितिक्षा एतत् करोतु तितिक्षां प्राक्टीस् कृतवान् वर्षाणि तितिक्षाद्वारा मनः अपि स्थिरं नास्ति इति अवगतवान् तदा अन्यत् एकम् आवश्यकं बुद्धिः इति महोदयेन उक्तं किमपि एकम् आवश्यकं किमर्थं किमपि आवश्यकं पश्यतु जलं प्रवहति नदीं पश्यामः वयं जलं प्रवहति नदी निरीक्षणं करोतु एका नदी अस्ति नद्यां जलं प्रवहति जलं प्रवहति इति जलं सर्वदा एकत्र अस्ति वा इदानीम् एकः कणः आसीत् जलस्य अनन्तरक्षणे अन्यकणः सत्यं किल एकैक ड्रोप् एव जलं किल तद् किन्तु वयं किं पश्यामः नदी नदी इति एका वस्तु अस्ति वा अस्ति वा नास्ति वा अस्ति अथवा नास्ति द्वयमपि चिन्तयितुं शक्नोति तदेव मिथ्या इति उक्तवान् अस्ति चेत् अस्ति नास्ति चेत् नास्ति किन्तु किं प्रतिक्षणं अहं पूर्वं दृष्टवान् तत् जलं न अग्रे आगतं किल नदीमध्ये यदा प्रवाहः भवति फ्लो यदा भवति वन् ड्राप् गतम् अनन्तरमेव अन्य ड्राप् आगच्छति किन्तु स्थिरम् अहं पश्यामि नदी इति वस्तुतया तादृश एकवस्तु न वस्तुतः किम् अस्ति जलमस्ति जलमस्ति किन्तु एतस्य जलस्य एतादृशस्थिरप्रवाहाय एकप्रतलम् आवश्यकम् प्रतलम् इत्युक्ते एक स्थिरम् एकं वस्तु आवश्यकं किल एतत् शरीरं गच्छति आगच्छति मनः अपि गच्छति आगच्छति कुत्र आगच्छति आगच्छति अन्यत् किमपि अस्ति किल तद् बुद्धिः इति महोदय उक्तवान् बुद्धिः नास्ति इति अनन्तरं आत्मा इति वयं पदेन वदामः आत्मा इति अस्माकं कः अनुभवः आत्मा अनुभवं प्राप्तुं मार्गः एव अत्र वदति प्रथमम् अस्माकं यत्र यत्र अनुभवमस्ति शरीरे एव मम अनुभवं तद् सम्यक् नास्ति इति सम्यक् न स्थिरं नास्ति अवगच्छतु अनन्तरं मनः इति चिन्तनम् आगच्छति मनः स्थिरं नास्ति कथम् अवगन्तव्यं तितिक्षा प्राक्टीस् करोतु अवगच्छतु अनन्तरं बुद्धिः आगच्छति तस्मिन् विषये अग्रे पश्यति वैराग्यं वैराग्यं केवलं न वैराग्येण न इदानीं पश्यतु कथं कथं कर्तुं एतस्य नाम एव मेडिटेशन् इति अस्ति किल इदानीं बुद्धः अथवा कोऽपि अस्माकं ऋषयः कथं कथं ते अवगतवन्तः ध्यानं किल ध्यानमित्युक्ते किम् कान्सन्ट्रेशन् अन्य अन्य पदं किल इङ्ग्लिश् मध्ये वदति चेत् ध्यानं भवति वा कान्सन्ट्रेशन् एव ध्यानम् एकाग्रता ध्यान एतदेव वदामि अस्माकं गीतापठनेन किञ्चित् प्रयोजनम् आवश्यकं चेत् किञ्चित् परिश्रमः करणीयः किञ्चित् किञ्चित् लघु लघु विषयेषु इदानीं पश्यतु अहं प्रातः उत्थातुं प्रयत्नं करोमि इति चिन्तयतु फार् एक्साम्पल् अन्यत् किमपि करोतु प्रयत्नं करोतु किमपि अथवा संस्कृत होम्वर्क् करोमि प्रयत्नं करोतु प्रयत्नसमये लघु लघु विघातः आगच्छति सत्यम् इदानीं पश्यतु किमर्थं प्रातःकाले वयं न उत्तिष्ठामः पञ्चवादने उत्थातव्यम् इति अथवा चतुर्वादने किमपि षड्वादने उत्थातव्यम् इति निश्चयं कृतवन्तः जागरणमपि अभवत् इति चिन्तयतु तस्मिन् समये किमर्थं वयं बेड् न त्यजामः पश्यतु सुखम् इति शयनस्य एक लघु सुखम् इति तत् त्यक्तुं वयं सिद्धाः न तदर्थं धैर्यं नास्ति तस्य नाम एव धैर्यं धैर्यम् इत्युक्ते अन्यस्य एकताडनं ददाति तद् न धैर्यम् अथवा अन्यस्य वञ्चनां कर्तुं किमपि उपायं करोति तत् न धैर्यम् अन्यस्य विषये परदूषणं करोति तद् न धैर्यं धैर्यं किम् केचन जनाः वदन्ति किल किमपि वदतु मम मुखे किम् आगच्छति अहं वदामि एव तदेव मम धैर्यं तद् धैर्यं न बोधः नास्ति इति स्थितिः धैर्यं किं वस्तुतया स्थिरबुद्धि धैर्यं किं तद् मम लघु लघु तादृशसुखमस्ति किल तद् त्यक्तुं धैर्यम् आवश्यकम् अस्माकम् इदानीम् अमेरिका मध्ये पश्यतु अस्माकं बहूनां जीवनं फेस्बुक् मध्ये गच्छति सत्यम् अस्ति सर्वे न कुर्वन्ति इति न वदामि बालानां पश्यतु बहु समयः अहं सर्वेषां पुत्रान् पुत्री यदा पठितुम् आगच्छति किल वित् इन् वन् सेकेण्ड् सः एतत् फोन् मध्ये गच्छति न जानामि एवं सम्भाषणं कुर्वन्तः भवामः एकनिमिषं त्यजतु फोन् स्वीकरोति किं तदेक लघु सुखमस्ति तद् त्यक्तुं सः न शक्नोति न शक्नोति इत्युक्ते तादृशस्वभावः जातः तादृशलघु लघु सुखं यः त्यजति सः एव महत् कार्यं कर्तुं शक्नोति त्यक्तव्यं तादृशं किं भवति तेन किमपि न भविष्यति इति धैर्यं करणीयम् पश्यतु तदा एव इदानीम् उक्तम् इदानीं वयम् अग्रिमश्लोकं पश्यामः बुद्धिः प्रति महोदयेन यत् उक्तम् इदानीं बुद्धिः कथम् अस्माभिः तदपि स्थिरं नास्ति इति कथम् अवगन्तव्यम् इति वदति बहु प्रसिद्धश्लोकः अग्रिमश्लोकः बहु प्रसिद्धमेतत् वयं सर्वे बहुवारं श्रुतवन्तः स्युः नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो दृष्टोन्तः अनन्तरं तनयो तत्त्वदर्शिभिः एकवारं पुनः पश्यतु पदच्छेदं कृत्वा पश्यामः सरलं न सतो वदतु न असतः न असतः न असतः विद्यते विद्यते एव भावो भावः न भावो उत्तमं न अभावः नाभावः अनन्तरं विद्यते सतः उभयोरपि उभयोः अपि दृष्ट दृष्टः अन्तः कति पदानि पश्यतु दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः सर्वं मिलित्वा एकपदं कृतवान् अस्ति पश्यतु न अव्ययमस्ति असतः किमस्ति सत् असत् इति अस्ति किल सत् असत् शब्दः असतः असत् शब्दः तकारान्तशब्दः पुल्लिङ्गषष्टि बहुवचनं मरुत् मरुतः तादृशरीत्या विद्यते धातु विद् इति आत्मनेपदी एव जानीमः किल विद्यते इति अस्ति लट् प्रथमपुरुष एकवचनं भावः प्रथमपुरुष एकवचनम् अभावः प्रथमपुरुष एकवचनं सतः सत् इति अस्ति षष्टि एकवचनम् उभयोः षष्टिद्विवचनम् अपि अपि एवं दृष्टः प्रथमपुरुष एकवचनम् अन्तः प्रथमपुरुषे एकवचनं तु अव्ययम् उभयोः षष्टि द्विवचनं पूर्वं वयं दृष्टवन्तः किल तत्रैव द्विवारमस्ति इदानीं पश्यतु सामान्य अर्थं पश्यतु असतः कः अर्थः सत् अस्ति इति पदार्थः सत् वयं वदामः किल सत् इति असत् नास्ति असतः इत्युक्ते असत्वपदार्थस्य एकपदार्थं पदार्थम् इत्युक्ते मेटर् एकपदार्थस्य किमस्ति असतः भावः असतः भावः इत्युक्ते नास्ति इति भावः एकवस्तु न इति एकभावः अस्ति चेत् किं भविष्यति इति वदति पश्यतु असतः भावः न भिद्यते तद् अनन्तरं न भवति अनन्तरं किं वदति सतः अग्रिमपङ्क्ति सतः इत्युक्ते सत्पदार्थम् असत्पदार्थं सत्पदार्थम् इति चिन्तयतु असत्पदार्थम् इत्युक्ते अविद्यमानपदार्थम् अविद्यमानकाय वस्तु सत्पदार्थं विद्यमानवस्तु अविद्यमानवस्तु विद्यमानवस्तु द्वयं कथं भवति नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते स किल असतः भावः अस्ति चेत् तद् न भवति यद् भवति इति अस्ति चेत् सद्भावः अस्ति तद् न इति एकः भावः न भवति तद् नास्ति इति न भवति अस्ति चेत् नास्ति न भवति नास्ति चेत् अस्ति इति न भवति उभयोरपि उभयोः अपि किमस्ति दृष्टः दृष्टः इत्युक्ते वीक्षणं वीक्षितं दृ उभयोः अपि किं भवति सदसदोः अपि उभयोः इत्युक्ते पदार्थयोः इत्युक्ते द्वयोः अपि सत् भावः असद्भावः द्वयमपि किं भवति अन्तः अन्तः इत्युक्ते लास्ट् दिवदामः किल निर्णयः तस्य एकः निर्णयं कुर्मः किल एकः निर्णयम् एवमस्ति एवं नास्ति तद् निर्णयः कथं भवति तत्त्वदर्शिभिः तत्त्वदर्शिभिः तद् दृष्टः तैः तद् वीक्षितं तत्त्वदर्शी इत्युक्ते कः ब्रह्मज्ञानी तत् तत्त्वं यः दृष्टवान् सः तत्त्वदर्शी तत्त्वम् इत्युक्ते किं मनुष्यः मनुष्यस्य तत्त्वं किम् त्वम् अतः मनुष्यत्वम् अस्ति किल तदेव वाक्यैः वयं वक्तुं शक्नुमः तत् इति अस्ति ईश्वरः तत्त्वमसि इति वदति किल तत् तदेव सत्त्वम् इदानीं पश्यतु मम जीवने पद्मकुमारः इति अस्ति इदानीम् उदाहरणार्थं पद्मकुमारः इति नाम सत्वं वा न कारणं किं मम जन्म अनन्तरमपि न आसीत् ट्वेण्टि एय्ट् दिन अनन्तरमेव स्थापितवन्तः मम जन्म यदा अभवत् तदनन्तरम् एव एतद् नाम मम उपरि स्थापितं मम उपरि सुरेश इति स्थापयति चेत् अहं सुरेशः भवामि स्म अप एतत् यत् सत्त्वमस्ति तद् पद्मकुमारः इति नाम वा आं वा न वा न पद्मकुमारः केवलं न सतीशः अपि भवान् न अथवा रघुमहोदयः अपि न कोऽपि वयं न कथम् एतत् अवगच्छामः नाम नास्ति प्रथमं नाम नास्ति इति अवगच्छतु कथं मम नाम मम नाम इति न कारणं मम माता पिता अन्यत् चिन्तयति चेत् तद् भवति स्म मम नाम അല്ല ഇതാനും ലോ രീതി അസ്ഥി തസ്യാണെന്നാണ് ലോ അല്ല കിഞ്ചിത് കാലാനന്തരം ലോ പരിവർത്തനം കർത്തും ശക്യത ഗസറ്റ് മധ്യ പബ്ലിഷ് കരോതി അന്യ നാമ സ്വീകരോതി അനന്തരം തതേവ തസ്യാഹ നാമ ഭവതി അല്ല നാമ സ്ഥിരം നാസ്തി അവഗമനം ബഹു സരളം കിന്തു എതപ്പി ചിന്തനീയം വയം ഇതാനും നാംന സഹ ബഹു ബഹു ബഹു സംബന്ധിതാണ് पद्मकुमारः बहु उत्तमः इति सर्वे वदन्ति चेत् अहं बहु सन्तोषम् अनुभवामि किल फेस्बुक् मध्ये पद्मकुमार पद्मकुमार इति दश लैक् करोतु अहम् इच्छामि तद् नाम्ना सह कथं सम्बन्धः जातः इति पश्यतु एवमेव नाम स्थिरं नास्ति तद् अहं न अहं न तद् अवगतं वा अहं न इत्युक्ते नाम अहं न नाम मम तस्मादेव अहं पद्मकुमारः इति परिचयः न करणीयः अहम् ईश्वरः एव मम नाम तदर्थमेव वयं संस्कृतभारतीमध्ये किं पाठयामः मम नाम पद्मकुमारः इति पाठय वृथा न बहु जनाः अहं श्रुतवान् पाठनानन्तरं तेषां परिचयसमये अहं पद्मकुमारः अहम् इञ्जिनियर् अस्मि इति वदति भवान् इञ्जिनियर् न भवान् ईश्वरः तस्मात् उत्तमपाठः प्रथमपाठः एव मम इति वक्तव्यम् अस्माभिः ततः एव वेदान्तं पठितुं शक्यते अहं पद्मकुमारः न किन्तु किं पद्मकुमारः मम न अवगतम् एवमेव अहम् एतत् शरीरं न द्वितीयं किञ्चित् कष्टम् अभवत् अहं पद्मकुमारः नास्ति बहु प्राब्लं न किन्तु अहम् एतत् शरीरं न अहं किम् चिन्तनं करणीयम् अहं किम् इति तदा प्राब्लम् अभवत् इदानीमेव समस्या अहम् एतत् शरीरं न एतत् शरीरं किं मम एतत् मम शरीरं वयं वदामः किल आपणं गत्वा इदानीं चित्रग्रहणं करोति छायाग्राही अस्ति किल छायाग्रहणं करोति पिक्चर् यदा स्वीकरोति तत्र गत्वा किं वदामः मम चित्रं स्वीकरोतु इत्येव वदामः किल अहं चित्रं स्वीकरोतु इति वदामः मम चित्रमेव स्वीकरोति सः किल अन्य मां स्वीकर्तुं न शक्नोति सः मम चित्रमेव सः स्वीकर्तुं शक्नोति मम हस्तः मम पादः मम मस्तकं मम केशः मम केशः गच्छति चेदपि अहं जीवामि वा न वा जीवामि प्रतिमासं वयं गत्वा बार बार्बर् समीपं यः क्षुरकः अस्ति तस्य समीपं दद्मः एव केशः दन्तः गच्छति चेदपि जीवति वा न वा पादः गच्छति चेदपि जीवति दन्तः गच्छति चेदपि जीवति किमपि शरीरस्य अवयवं गच्छति चेदपि वयं जीवामः किल तदहं न भिन्न अवगन्तुं शक्यते भिन्नभिन्नमार्गेण अवगन्तुं शक्यते भिन्नभिन्नमार्गेण अवगन्तुं शक्यते अनन्तरं किम् अहं किं तदा पुनः प्रश्नः मनः वा अहम् इति एकः प्रश्नः मनः किं कदाचित् तर्जयति चेत् दुःखं भवति अथवा उत्तमं वदति सुखं भवति अन्तरङ्गे किमपि अनुभवः सुखं दुःखम् अनुभवामि किल सुखं दुःखं कुत्र अनुभवामि मनसि किल शीतमुष्णमपि कुत्र अनुभवामि शरीरे तस्य अनुभवः मनसि एव तत्र अनुभवः मनसि एव तदहं वा इति चिन्तनं करोतु बहु समयानन्तरं वयम् अवगच्छामः तदहं न कथम् अहं न इति अवगच्छामि सुखम् आगच्छति अनन्तरं गच्छति स्थिरं नास्ति स्थिरं नास्ति इति एकवस्तु अहं भवितुं न शक्नोमि अहमित्युक्ते तत् स्थिरं भवति तद् सत् नास्ति इत्येव वदति सः तत्र ते पदप्रयोगं किं सत् सतः यत् सत् अस्ति तत् कदापि असत् न भवति तस्मात् शरीरं सत् नास्ति शरीरम् असत् एव अस्ति मनः अपि एवमेव अस्ति नाम अपि एवमेव अस्ति एवं चेत् किम् इति पुनः अपि चिन्तनसमये यदा मनः नास्ति इति चिन्ता वयं यदा समाधि प्रति गच्छामः कुत्र यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अन्तिममेव समाधि किल यदा भवान् प्रथमं प्राक्टीस् कुत्र करणीयं यम यम इत्युक्ते किं यमनियमं सामान्यतया वदामः चेत् शरीरस्य मनसः नियन्त्रणं किञ्चित् तदेव यमनियम किञ्चित् ट्रै करोति किल भिन्नभिन्न तृतीयमेव किमस्ति आसनम् आसनम् इत्युक्ते किं यद् योगशास्त्रपठने वयं पठामः पतञ्जलि बहु स्पष्टं वदति स्थिरं सुखम् आसनं भवान् स्थिरं बहु समयं किमपि चलनं विना मेरुदण्डः लम्बः भूत्वा कि बहु समयं भवान् उपवेष्टुं शक्नोति चलनं विना तदेव किम् आसनम् अस्माकम् इदानीम् आसने कीदृशी प्रवृत्तिः अस्ति इति पश्यति इदानीं कथम् उपविशति तद् न पृष्टवान् अस्माकं पुत्राणां मम तदेव बहु बाल्यकाले एव उपवेष्टुं न शक्नोति वयं यदा श्रद्धाशिबिरम् अथवा अन्यशिबिराणि चालयामः वित् इन् टेन् मिनिट्स् तेषाम् एकाग्रता गच्छति दशनिमिषं न उपविशति दशनिमेषाभ्यन्तरे पादं प्रसारयति अथवा शरीरम् अन्यत्र गच्छति अनन्तरं किमपि पिबति एवम् एतादृशं किमपि शरीरस्य एव नास्ति शरीरस्य नियन्त्रणं नास्ति पिपासा एकघण्टाजलं विना उपवेष्टुं न शक्नोति वा इदानीम् अत्र सर्व स्कूल् मध्ये सर्व सर्वत्र न अङ्गीकरोति बहुविद्यालये ते भोजनमपि स्वीकृत्य अन्तः गच्छति किं वयमपि पठितवन्तः खलु वयं किं क्लास् मध्ये सर्वेषां पुरतः खादित्वा पठितवन्तः किं कीदृशसंस्कारः अस्ति एतत् सर्वं किञ्चिदपि प्राक्टीस् न करोमि स्वस्य शरीरस्य स्वस्य तदेव आसनं प्राक्टीस् नास्ति तेषाम् आसनानन्तरं किं यम नियम आसन प्राणायाम तत आरभ्य मनसः अपि किञ्चित् अधिककार्यम् आगच्छति यदा प्राणायामं करोति बहिः एव श्वासः एव श्वासस्य नियन्त्रणं भिन्नभिन्नभिन्नरीत्या वयं कुर्मः तदा किं भवति मनः तिष्ठति मनः स्थिरं भवति तद् बहु उत्तम एक किं वदामि एक ट्रिक् अस्ति तदेव योगमध्ये ते पाठयन्ति इदानीं बहु समयं भवान् यत्किमपि अनुलोमविलोममेव अत्यन्तसरलप्राणायामः किल श्वासं लेफ्ट् नासिकाद्वारा वामनासिकाद्वारा स्वीकरोति दक्षिणनासिकाद्वारा त्यजति दक्षिणनासिकाद्वारा स्वीकरोति वामनासिकाद्वारा त्यजति सावधानेन एतत् करोतु भवान् शतं प्राणायाम यदा अनुलोमविलोम करोति फिफ्टीन् मिनिट्स् अथवा ट्वेण्टि मिनिट्स् भवान् यदा प्राक्टीस् करोति अनन्तरं भवान् किञ्चित् समयं किमपि विना उपविशतु भवान् श्वासं न स्वीकरोति श्वासं न त्यजति इति एकः अनुभवः आगच्छति तदेव कुम्भकस्थितिः इति वदति पूरकं रेचकं कुम्भकं कुम्भकं स्वयमेव आगच्छति अस्माकं वयं फील् कर्तुं शक्नुमः श्वासं न स्वीकरोमि श्वासं न त्यजामि किन्तु प्राक्टीस् प्रयत्नेन न प्रयत्नः न करणीयः अहं न त्यजामि इति युद्धं न करोतु तत् स्वयमेव आगच्छति तत् शरीरे किमपि प्राणायामं करोतु तादृशं तदा मनः अपि एकत्र तिष्ठति प्राणायामानन्तरं किं प्रत्याहार अनन्तरं प्राणायामप्रत्याधारण अनन्तरं ध्यानम् एतत् सर्वं समाप्य एव ध्यानं प्रति गन्तव्यं फस्ट् मेडिटेशन् न अनन्तरं समाधि समाधि इति स्वयं भवति एक आम्रफलं सम्यक् पक्वं भवति चेत् मेङ्गो सम्यक् पक्वं भवति चेत् किं भवति तद् स्वयमेव पतति तदेव समाधिसमये स्वयमेव समाधि अनुभवः आगच्छति अहं समाधि प्राक्टीस् कारयामि इति वक्तुं न शक्यते किल तत्सर्वं योगविषये सम्यक् न पठन्ति इत्यस्य लक्षणं संस्कृतं न जानाति तदेव प्राब्लम् मध्ये समाधि क्लास् इति किमपि भवति न वक्तव्यं किल किं किं मैण्ड्फुल् मेडिटेशन् इति सर्वं केचन जनाः बहु विवरणं कुर्वन्ति एकं नाम न वदामि अहं भिन्नभिन्ननाम्नि जनाः भिन्नभिन्नकार्याणि वदन्ति वस्तुतया मेडिटेशन् इति पदमेव कुत्र भवति मैण्ड् नास्ति इति स्थाने मनः अपि अतिरिच्य अग्रे गच्छति तदा एव तत् कान्सन्ट्रेशन् भवति तद् बुद्धिस्तरे भवति तत् तत् बहु सर्वं सर्वस्तरे अस्ति शरीरस्यापि कार्यमस्ति चलनं विना उपवेष्टव्यं मनसः अपि अस्ति प्राणायामद्वारा तस्य एतत् करणीयम् अनन्तरमस्ति तद् धारणाध्ययनं प्रति यत् पठितं तस्य धारणा इत्युक्ते तत् स्थिरं करणीयं विचिन्त्य विचिन्त्य विचिन्त्य तद् स्थिरं तदेव धारणा इति वदति पूर्वमेव पाठयति स्म यत्किमपि पाठयति तस्य धारणानिमित्तं समयं ददाति एवम् एव अस्माकं किं करणीयम् अन्ततो गत्वा ध्यानं तु समाधि तु अनुभवे आगच्छति ध्यानं सम्भवति बुद्धस्य कदा ध्यानम् अभवत् भगवान् जानाति किल एकवटवृक्षस्य अधः उपविष्टवान् रामकृष्णपरमहंसस्य वयं बहुत्र वयं पठामः यदा उपरि पक्षिणः गच्छन्ति पश्यति चेत् सः ध्याननिमग्नः भवति किमपि तेन उपवेष्टव्यं नास्ति कुत्रापि किमपि चिन्तनीयं नास्ति यदा सस्यानि सम्यक् अत्यन्तसुन्दरं प्रकृतिमध्ये सस्यानि पश्यन्ति तत्रैव तस्य समाधिः आगच्छति समाधि तु स्वयं सम्भवति तद् अस्माकमपि तद् तद् मार्गं प्रति वयं गन्तुं शक्नुमः तदर्थमेव इदानीं नासतो विद्यतो इति वदति किल अस्ति तद् न इति न भवति न भवति तद् अस्ति इति न भवति तद् अद्यतन सैन्स् द्वारा अपि बहु व्याख्यानं कुर्वन्ति एतस्य किल नूतन सैन्स् मध्ये अपि वदति किल यद् मेटर् अस्ति तद् नाशं कर्तुं न शक्यते यद् नास्ति उत्पादयितुमपि न शक्यते किन्तु अन्य अन्यत् किम् एतद् अद्भुतं सर्वं किं जायमानमस्ति एक इलेक्ट्रान् वा प्रोटान् वा न्यूट्रान् वा तत्र एकविघटनं यदा कृतं तत् शक्तिः आगता किल अणुशक्ति इति वयं वदामः इदानीं तत् कुत्र तत् पूर्वं न आसीत् वा सा शक्तिः पूर्वम् आसीत् वा न वा आसीत् पूर्वं नास्ति चेत् तत् कर्तुं न शक्यते मानमेव वयं जानीमः किल एतद् बल्ब् नास्ति इति चिन्तयतु अत्र प्रकाशं भवति वा न किन्तु विद्युत् अस्ति वा न वा तत्र संशयः अस्ति चेत् स्पर्शं कृत्वा विद्युत् तत्र अस्ति एव किल विद्युत् अस्ति एव किन्तु अस्माकं फीलिङ्ग् अस्माकम् अनुभवः भवितव्यः चेत् भिन्नभिन्न उपकरणानि आवश्यकानि तस्य भिन्नभिन्नरीत्या वैद्युतिविषये वयं चिन्तयामः बहु सरलतया अवगन्तुं शक्नुमः एतादृशकार्याणि किन्तु फीलिङ्ग् न भवति वैद्युति अवगमने इदानीं प्रकाशः भवति अन्यद् वयं किमपि स्थापयामः चेत् किं भवति एक ऐरन् बोक्स् स्थापयतु उष्णं भवति अथवा पाकशालायां हीटर् स्थापयतु उष्णं भवति किल कथम् अस्माकं जीवने कियत् एतत् ऊर्जं कथं कथं कार्यं करोति एतत् ऊर्जं किं वस्तुते वयं सन् सन्लैट् तः ऊर्जम् उत्पादयामः इदानीं अणुशक्तितः ऊर्जम् उत्पादयामः जलतः ऊर्जम् उत्पादयामः विण्ड् एनर्जि इति वदामः विण्ड् एनर्जि इत्युक्ते तद् भिन्नं वा एनर्जि तु सर्वम् एनर्जि एव किल तद् एकमेव वस्तु अस्ति तद् भिन्नं भिन्नं नास्ति तादृशमेव वदति मम अन्तरङ्गे अपि भवतः अन्तरङ्गे अपि भवत्याः अन्तरङ्गे अपि सर्वत्र विद्यमान आत्मा इति यद् वदति तद् भिन्नं भिन्नं भिन्नं നാസ്തി കിന്തു ബുദ്ധി കിം ഭിന്നമസ്തി സത്യം തത്രവ ബുദ്ധി കാര്യം യോജിത ബുദ്ധി ഭിന്നമസ്തി അവഗന്തവ്യം സരളം ന കാരണം അസ്മാക്കം തത് സ്റ്റേജ് പ്രതി മൈൻഡ് മധ്യ ഭവിതവ്യം ചെയ്ത് നാസ്തി കില മൈൻഡ് അനന്തരമേവ ബുദ്ധി അവഗച്ചതി ഏക കാര്യം മൈൻഡ് മധ്യ ഭവതി ഇത്യുക്തെ ഇതാണ് ജലം पात्रे भवति इत्युक्ते कः अर्थः पात्रस्य अपेक्षया जलं न्यूनं भवेत् खलु पात्रस्य अपेक्षया अधिकं जलमस्ति चेत् पात्रे जलं भवितुं शक्नोति वा न एवमेव बुद्धिः तस्य व्याप्तिः अथवा बुद्धिः इति कार्यं किमपि वदतु कथं वक्तव्यं न जाने तत् मैण्ड् अपेक्षया बृहत् अस्ति तद्दिनं मैण्ड् मध्ये भवान् यु काण्ट् अण्डर्स्टाण्ड् दट् सत्यं कदा वयम् अवगच्छामः कथम् बुद्धि बुद्धिद्वारा एव अवगन्तुं शक्यते बुद्धिद्वारा भवान् प्रयत्नं कृत्वा भवतः आत्मा भवान् अवगन्तुं न शक्नोति आत्माद्वारा एव एतत् सर्वं भवान् अनुभवन् कुर्वन् अस्ति तत्र भवान् स्टेप् बै स्टेप् बै गन्तुं शक्नोति एकैकम् एतद् नास्ति एतद् नास्ति एतद् नास्ति नेति नेति इति एकः वादः अस्ति उपनिषत् मध्ये नेति नेति इत्युक्ते कः अर्थः नाम पद्मकुमारः नास्ति अनन्तरम् एतत् शरीरं न अहम् अनन्तरं मनः अहं न अनन्तरं बुद्धि न अहङ्कारः न अहं किम् आत्मा अहं किम् इति प्रश्नः एव नास्ति तत्र तदपि कथम् अस्ति रमणमहर्षि अपि पृष्टवान् हु आम् ऐ इत्येव पृष्टवान् किल तदस्ति किन्तु तद् विचारेण वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः अनुभवसमये आत्मा बुद्धिः भिन्नं नास्ति आत्मा मनः भिन्नं नास्ति आत्मा शरीरम् आत्मा नाम सर्वं भिन्नम् एतत् सर्वमपि आत्मा अस्ति किन्तु सर्वमपि एकमेव अस्ति एतत् फीलिङ्ग् अनुभोक्तव्यम् इति अर्थः किञ्चित् अग्रिममा सप्ताहपर्यन्तं किञ्चित् चिन्तयतु अहमपि तावदेव तस्य विवरणं कर्तुं शक्नोमि नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः तत्त्वदर्शिभिः दृष्टं तावदेव भगवान् अपि उक्तवान् तत्त्वदर्शिभिः अनुभोक्तुं शक्यते तत्र एतत् सर्वं भिन्नं नास्ति समापयामः अद्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः